त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवर्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्यो गक्षेम आत्मवान् पदच्छेदम् कुर्मः त्रैगुण्यविषयाः वेदाः निस्त्रैगुण्यः अर्जुनः भव निर्द्वन्द्वः नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान् त्रैगुण्यविषयाः वेदाः अनन्तरं निस्त्रैगुण्यः भव अर्जुन निर्द्वन्द्वः नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान् त्रैगुण्यविषयाः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथमबहुवचनं वेदाः समानमेव अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथमा बहुवचनं
निस्त्रैगुण्यः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथमा एकवचनं भव
इति भू इति धातु हम्म, हम्म, परस्मैपदी अस्ति लोट् लकारः अस्ति एवं भव मध्यमपुरुषः एकवचनम् अर्जुन इति अस्ति സംബോധന പ്രഥമാസ്തി അകാരാന്ത പുല്ലിംഗ സംബോധന ഏകവചനം നിർദ്വന്ദ്വ അകാരാന്ത പുല്ലിംഗ പ്രഥമ ഏകവചനം
अनन्तरं नित्यसत्त्वस्थः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथम एकवचनमेव निर्योगक्षेमः तदपि एवमेव अस्ति आत्मवान् इति अस्ति आत्मवत् इति अस्ति आत्मवत्
तकारान्त पुल्लिङ्गप्रथम एकवचनम्
इदानीं तस्य एकैकपदस्य अर्थं पश्यामः अर्जुन अर्जुन इत्युक्ते हे पार्थ हे अर्जुन वेदाः वेदाः इत्युक्ते श्रुतयः वेदाः एव श्रुतिः त्रैगुण्यविषयाः त्रिगुणात्मकविषयाः एव वेदे त्रिगुणसम्बन्धिविषयाः एव सन्ति त्रिगुणाः सत्त्व रज तमोगुणसम्बन्धि सत्त्वगुणं रजोगुणं तमोगुणं सत्त्वरजस्तमोगुणसम्बन्धविषयाः एव त्रैगुण्यविषयाः निस्त्रैगुण्यः त्रिगुणरहितः ततोपि तद् गुणत्रयमपि नास्ति तादृशः विषयः निर्द्वन्द्वः सुख दुःख द्वन्द्वं बहु वयं पूर्वं दृष्टवन्तः सुखदुःख सुखदुःखादियुग्मरहितः इत्यस्ति नित्यसत्त्वस्तः सदा सत्त्वगुणसम्पन्नः सर्वदा सत्त्वगुणे भवतु इति निर्योगक्षेमः योगक्षेमरहितः विषयद्वये अपि चिन्ता नास्ति योगविषये वा क्षेमविषये एव आत्मवान् आत्मनिष्ठः भव तिष्ठ एवं तिष्ठतु इत्यर्थः सामान्यतया किं वदति आत्मविषये तिष्ठतु तिष्ठतु आत्मविषये तिष्ठतु इत्युक्ते कः अर्थः आत्मविष आत्मविचारः भवतु सर्वदा आत्मविचारसहितः भवतु किं किं न भवितव्यम् इति वदति प्रथममेव वदति त्रैगुण्यविषयाः त्रैगुण्यविषयाः इत्युक्ते त्रिगुणात्मकविषयाः त्रिगुणं सत्त्वगुणं रजोगुणं तमोगुणं सः वदति वेदाः सन्ति वेदाः इत्युक्ते इदानीं वयं श्रुति इति यद्वदामः शास्त्राणि सन्ति तत्र कस्मिन् विषये उक्तमस्ति आत्मविषये अस्ति किन्तु भिन्नभिन्न आचार्याणां भिन्नभिन्नरीत्या व्याख्यानमस्ति इदानीं केचन वदन्ति त्रैगुण्यविषयाः एव वेदे सन्ति तस्मात् एषः विषयः सः विषयः वेदे उक्तविषयाः न वेदे उक्तविषयाः न इत्युक्ते कः अर्थः वेद इति किञ्चित् पूर्वं वयं पठितवन्तः तत्र स्वर्गकामो यजेत यः स्वर्गमिच्छति सः यज्ञं करोतु अथवा एतादि कर्मकाण्डः अस्ति तस्य तस्य विषये न इत्यर्थः तस्य विषये एव वेदे सन्ति इति वदन्ति वेदं पठामः चेत् तदेव भवन्ति तदेव सन्ति इति वदन्ति तस्मात् अत्र वदति तेषु विषयेषु न अन्यविषये भवान् मनः स्थापयतु इत्युक्ते तत्र त्रैगुण्यविषयाः इत्युक्ते अस्माभिः चिन्तनं करणीयं किं किं सत्त्व रज तमः सत्त्वगुणम् इत्युक्ते किम् सामान्यतया सत्त्वगुणः इत्युक्ते कः सात्विकगुणः उत्तमगुणः इत्युक्ते किम् उत्तमगुणः कः वस्तुतः अत्र किं वदति यद् सत्यमस्ति तस्मिन् विषये चिन्तनम् अस्माकं भावनातः सर्वं किञ्चित् अस्माभिः किं वदामि व्याप्ति प्राप्तव्या कथं व्याप्तिः इत्युक्ते सत्यम् इत्युक्ते अस्माकं मनसि झटिति किम् आगच्छति अहं वदामि तत् सत्यं तद् न सत्यम् इत्युक्ते तस्य बृहत् अर्थः अस्ति खलु सत्यम् इत्युक्ते सत्यं किम् इति अवगन्तव्यं प्रथमं सत्यम् अस्माकं जीवने सत्यस्य पालनं भवेत् तदेव सत्त्वगुणसम्पन्नः चेत् सत्त्वगुणस्य सामान्यतया वयं पश्यामः चेत् कथं भवति एक एतद् सत्त्वगुणम् इति सामान्यतया वयं वदामः उत्तमस्वभावाः सर्वं सत्त्वगुणाः इति वदामः यत्र अस्माकम् अधिक इन्द्रियाणां द्वारा अधिकप्रेरणा भवति तादृशविषयेषु यदा अस्माकं प्रवृत्तिः भवति तत्र कः गुणः अस्ति इति वदति रजोगुणः अस्ति इति वदति यत्र प्रयत्नः एव नास्ति तत्र आलस्यं भवति तत्र किम् इति वदति तमोगुणः इति वदति स्वाभाविकतया एतत् किम् एतत् त्रयमपि किम् एतत् त्रयमपि कुत्र भवति
मनुष्ये कुत्र भवति
मम शरीरस्य वा न किल शरीरस्य कुत्र भवति एतत् कुत्र अस्ति मनः वस्तुतः मनः इत्युक्ते किम् एतदेव
सत्त्वगुण
तमोगुणरजोगुणं यदा मेलयति तदेव किं भवति मनः भवति एकस्य चिन्तनं चिन्तनानि एव मनः इति वयं वदामः मनः इति एकवस्तु न किल बहूनि चिन्तनानि तानि चिन्तनानि एव अस्माकं मनः सत्यम् एकैकस्य मम मनः एवमस्ति मम मनः इत्युक्ते किं मम चिन्तनानि मम भावना मम चिन्तनम् एतत् सर्वं मिलित्वा मम मनः अस्ति मम मनः इत्युक्ते किं मम सत्त्वगुणं मयि विद्यमानसत्त्वगुणं मयि विद्यमानरजोगुणं मयि विद्यमानतमोगुणम् एतत् त्रयं मिलति चेत् किं भवति मम मनः भवति ततोपि अग्रे गच्छतु त्रैगुण्यविषयान् अपि अतिक्रम्य अग्रे गच्छतु इत्युक्ते कः अर्थः मनसः अपि अग्रे गच्छतु भवान् इत्यर्थः यद् मनः मम मनः एव मम माम् एकैकगुण गुण योजयति एकगुणसमाम् उत्तमकार्याणि करोमि अथवा एतत् सम्यक् अस्ति इति एतत् कुत्र मम मनसि तत्रैव मम आलस्यमस्ति जटत्वमस्ति कुत्र जटत्वमस्ति अवशयनं करोमि मम श्रान्तिः अस्ति एतादृशचिन्तनानि मनसि एव किल बहुधा तत् मनसि एव समानमेव रजोगुणमपि भिन्नभिन्नविकाराः कुत्र आगच्छन्ति इति वदति मनसि आगच्छन्ति तस्मात् मनः अस्ति ततोपि अग्रे गच्छतु इत्युक्ते कः अर्थः कथमेतत् वयं कर्तुं शक्नुमः तदर्थं मार्गान् वदति इदानीं प्रथममेव उक्तवान् आत्मविषये चिन्तयतु तदेकमेव अस्ति इति उक्तवान् किन्तु आत्मविषये चिन्तयतु इत्युक्ते कथं तत् सम्भवति तदर्थम् एक उपायं वदन्नस्ति मनसः उपरि गन्तव्यम् अस्माभिः यः मनः अस्ति ततोपि उपरि अस्माभिः गन्तव्यम् इत्युक्ते कः अर्थः यदा इदानीं बहु समयं शरीरस्य विषये उक्तवन्तः सत्यं पूर्वं शरीरम् एतद् शैशवं न बाल्यं न वार्धक्यं न एतत् स्थिरं नास्ति किमर्थम् एतत् स्थिरं नास्ति इति उक्तवान् आत्मा न इति बोधयति इदानीं वदति शरीरतः वयं यदा ध्यानं कुर्मः अथवा भावनां कुर्मः यदा वयमेव इदानीमेव वयम् उपविश्य अस्माकं विषये चिन्तयामः यत् शरीरं त न अग्रे वयं कुत्र गच्छामः मनः सत्यम् अस्माकं मनसः समीपे वयं गच्छामः तदपि न इति बोधनीयं खलु मनः अपि न भवान् एतत् शरीरं न मनः अपि न इति बोधनीयं कथं बोधयितुं शक्नोति सः वदति भवतः मनः किम् इति भवान् चिन्तयतु मनः इत्युक्ते किं वस्तुतया भवतः कदाचित् सन्तोषः भवति सत्यं बुद्धिद्वारा मनसि
किमपि अस्माभिः अवगन्तव्यं किल मनः किम् एव वयं न जानीमः खलु इदानीम् अस्मशरीरं किम् इति अस्माकम् अवगमनमस्ति शरीरं न इति वदति चेत् अवगमनं न भवति शरीरं न अहम् इति वदामि चेत् अवगमन अवगमनार्थं साधना करणीयं किन्तु शरीरं न इत्युक्ते वयं शरीरम् इति वयं पश्यामः सत्यं किन्तु मनः पश्यामः वा न वरः अपि न इति वदति चेत् किम् अवगच्छामः इति प्रश्नः तद् किम् इति अस्ति किल तद् केवलं पदानि न एकपदतः एकपदम् अन्यपदं कथनं न वयम् अवगच्छामः न्यूनातिन्यूनं स्वयम् अवगच्छामः वा न वा इत्येव प्रश्नः
स्वयं मनः न इति वदति अवगच्छति वा तस्मिन् समये अवगच्छामः न अवगच्छामः वयं स्वाभाविकतया वयं न अवगच्छामः कारणं वयं तादृशसाधनां कुर्मः चेदेव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः मनः इत्युक्ते किम् अत्र तद् बोधयितुं प्रयत्नं करोति कथं वाक्ये तद् बोधनं कष्टकरमेव तथापि किं वदामि गीतावाक्ये वयं तद् द्रष्टुं शक्नुमः प्रयत्नं कुर्मः चेत् इदानीं मनः किम् इति वदति सः त्रैगुण्यः इति उक्तवान् त्रैगुण्यतः अग्रे गच्छतु भवान् इति उक्तवान् इत्युक्ते मनसः अग्रे गच्छतु इत्येव त्रैगुण्यः इत्युक्ते किं वयं किञ्चित् अवगन्तुं शक्नुमः किम् अवगन्तुं शक्नुमः मनः एव नास्ति इति वदति वयं न अवगच्छामः किम् इति किन्तु त्रैगुण्यतः अग्रे गच्छतु इति वदामः त्रैगुण्यः किम् इति गुणत्रयं किम् इति चिन्तनीयं सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुण इति वयम् अवगतवन्तः वेदे यदुक्तमस्ति अथवा इदानीं पूर्वश्लोकेषु यदुक्तं वैदिकज्ञानम् एतत् न इति वदति किल तत्र वेदे उक्तं किं वेदे उक्तमस्ति त्रैगुण्यविषयाः वेदाः तदेव तत्र स्पष्टं वदति त्रैगुण्यविषयाः सन्ति तत्र किं सत्त्वगुणविषये वदति सत्त्वगुणम् इत्युक्ते किम् उत्तमानि कार्याणि इति चिन्तयतु तदपि अस्माभिः अवलोकनं करणीयम् उत्तमानि कार्याणि പ്രയത്നം കരോതി പ്രോത്സാഹനം ആനന്ദേന തിഷ്ഠതി സന്തോഷേണ തിഷ്ഠതി സുഖം എത്തത് സർവമപി സത്വഗുണസ് ഏക ഭാഗ ഇത് ചിന്തയാമ തദേവ വാ ഇതി പൃച്ഛതി ചെന്ന കാരണം കിം കോപി ഏക ഏകഹ കോപി ഏകഹ സമ്പൂർണ്ണ സത്വഗുണയുക്ത ഇതി ന സമ്പൂർണ്ണ രജോഗുണയുക്ത ഇതി ന സമ്പൂർണ്ണ തമോഗുണയുക്ത ഇതി ന മനുഷ്യ കിം एतस्य मेलनमस्ति मनुष्य त्रिगुणानां संयोजनेन एव मनुष्यस्य निर्माणमस्ति तत्र वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अस्मासु ए यदा वयं निरीक्षणं कुर्मः तदानीं वयम् अवगच्छामः अस्मासु एकैकस्वभावः एतेन कारणेन आगच्छति अवगच्छति मयि क्रोधः आगच्छति तस्य कारणं किम् मयि रजोगुणस्य प्रभावः अस्ति तद् तस्य अवगमनं भवेत् मम मध्ये मध्ये अहं कदा अवगच्छामि मम कोपः अस्ति इति कदा अवगच्छामि तदा एव एतस्य श्लोकस्य अर्थ अर्थावगमनं भवति अहं कदा अवगच्छामि मम मम कोपः अस्ति अथवा अहं बहु शान्तः अस्मि स्वयमेव अवगच्छामः खलु अहं बहु शान्तस्वभावी अस्मि अथवा अहं बहु कोपिष्टः अस्मि अथवा अहं बहु अलसः अस्मि अलसः इत्युक्ते बहु मम तमोगुणस्य भिन्नभिन्नगुणानि वदन्ति तमोगुणस्य भिन्नभिन्नकार्याणि किं किं तमोगुणस्य कार्याणि आलस्यं जडत्वं किमपि कर्तुम् इच्छा नास्ति सर्वदापि एक तमोगुणस्य प्रभावकारणेन कानिचन कार्याणि सन्ति एतत् मयि अस्ति वा नास्ति वा इति कदा वयम् अवगच्छामः अस्ति एव अस्ति इति कारणेनैव मनुष्यः अस्ति खलु यदा विचारयति तदा अथवा किं कार्यं करोति तस्मिन् तस्य विषये वयं यदा चिन्तयामः सत्यं विचारेण वयम् अवगच्छामः किं मम एषः गुणः अस्ति मयि एषः गुणः अधिकः अस्ति अथवा एतद् न्यूनमस्ति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तस्मिन् समये सः किं वदति इत्युक्ते एतत् गुणत्रयमपि भवान् भवतः समीपतः गुणत्रयस्य समीपतः भवान् दूरं गच्छतु इत्युक्ते किं भवति मनसः समीपतः दूरं गच्छति एतत् त्रयं मिलति चेदेव मनः भवति
कथमिति विषयः तदेव तद् चिन्तनीयमस्ति तदर्थं द्वितीयपङ्क्तिमध्ये तदर्थम् अग्रिमपङ्क्ति तदेव तस्य उत्तरमेव कथं करणीयमिति द्वितीयपङ्क्तिः इदानीं प्रथमं किं वदति औषधं वदति औषधमेव लोके कुत्रापि न मिलति चेत् तादृश औषधस्य प्रयोजनं किम् औषधं बहु सम्यक् एव अस्ति भवान् एतत् खादति चेत् भवतः रोगः गच्छति इति उक्तवान् किन्तु तत् औषधं कुत्रापि न मिलति मिलति चेत् तादृशकथनस्य प्रयोजनं नास्ति तत् इदानीं भवन्तः पृष्टवन्तः सत्यमेव तत् तदेव अग्रिमश्लोकं सः वदति तस्य उत्तरं वदति प्रथमं रोगः कः इति ज्ञातव्यं किल तदा एव उत्तरं किमर्थमिति अवगन्तुं शक्नुमः सत्यम् अहं तदर्थमेव उक्तवान् प्रथमपङ्क्तिमध्ये सः वदति त्रैगुण्यविषयाः वेदाः त्रैगुण् त्रैगुण्यविषयाः एव वेदाः ततोपि भवता निस्त्रैगुण्येन भवितव्यं तावदेव तत्र उक्तमस्ति निस्त्रैगुण्यः इत्युक्ते त्रिगुणात्मकचिन्तनं न ततोपि अधिकं ततोपि अग्रे गन्तव्यम् इत्युक्ते मनसः स्तरतः भवता अग्रे गन्तव्यं मनसः स्तरतः अग्रे गन्तव्यं चेत् किं करणीयं मनः किम् इति अवगन्तव्यं मम मनः इत्युक्ते किं मम स्वभावः सत्यम् अस्माभिः अस्माभिः साधना करणीया इत्युक्ते अस्माभिः चिन्तनीयम् इत्युक्ते कस्मिन् विषये चिन्तनं करणीयम् एतत् सर्वं सत्यमेव मनसः अग्रे गन्तव्यम् अथवा किमपि एतत् न आत्मविषये एव विचारः करणीयः आत्मा इत्युक्ते किम् इति बोधनं कष्टकरं तस्मात् सः किं किं नास्ति इति वदन्नस्ति शरीरं न इति उक्तवान् अनन्तरम् इदानीं मनः न इति वदति मनः न इति कथं बोधयति मनः किम् इति वदति प्रथमम् एतस्य अवगमने कष्टमस्ति कारणं किं वयं न अवगच्छामः मनः किम् इति सत्यम् अहम् अद्यतनभाषायाम् अहम् एककार्यं कथम् अवगच्छामि अहं तद् अवगतवान् मम अण्डर्स्टाण्ड् इति वयं वदामः कथं
तद् मम मनसि भवति करेक्ट् मनसः विषये एव वदति तद् कथं मनसि भवति
<laughs> सत्यं इदानीं कस्य एकपात्रे दुग्धं स्थापयामि अहं दुग्धं पात्रं तद् स्वीकर्तुं शक्नोति चेदेव पात्रे स्थापयितुं शक्नोमि किन्तु पात्रस्य अपेक्षया बृहत् अस्ति इति चिन्तयतु पात्रस्य अपेक्षया बृहत् अस्ति इति चिन्तयतु वस्तु तत् अहं पात्रे स्थापयितुं शक्नोमि वा अवगच्छति वा यद् पात्रस्य अपेक्षया बृहत् अस्ति तत् अहं पात्रे स्थापयितुं न शक्नोमि सत्यम् एवमेव मनः इति किम् अस्ति इति वदति कारणं तद् न आत्मा इति बोधयितुमेव आत्मा इत्युक्ते किं तद् मनः न शरीरं न इति स्पष्टम् उक्तवान् शरीरं न इति वयं किञ्चित् अवगन्तुं शक्नुमः कारणं किं ततोपि बृहत् अस्ति मनः किल शरीरं मनसि भवितुं शक्नोति मम शरीरं किम् इति अहं मनसा चिन्तयितुं शक्नोमि एतत् नेत्रेन्द्रियं न मम श्रोत्रेन्द्रियं न मम जिह्वा न प्राक्टिकल् भवति वा न वा इति भिन्नविषयः किन्तु वयं चिन्तनं वा कर्तुं शक्नुमः अवगमनं वा किन्तु इदानीं वदति तद् न मनः एव न भवान् वेदे उक्तविषयाः अथवा भवान् वेदे यदस्ति इति वदति तद् त्रैगुण्यविषयाः वेदाः भवतः ज्ञानं भवान् अद्य जानामि इति वदति तद् ज्ञानं कीदृशज्ञानमस्ति त्रैगुण्यविषयाः सन्ति तत् त्रैगुण्यविषयः न आत्मविषयः ततोपि अग्रे विद्यमानविषयः त्रैगुण्यविषयः इत्युक्ते मनसः विषयः मनः इत्युक्ते किम् एतत् त्रयं मिलित्वा निर्माणं कृतवन्तः यस्य कस्यापि मनुष्यस्य सः कदाचित् बहु उत्तमः स्यात् बहु किं वदामि भावनात्मकं चिन्तनम् अथवा उत्तमरीत्या चिन्तयति तस्मिन् किम् अस्ति अधिकतया सत्त्वगुणमस्ति तस्मिन् सत्त्वगुणम् अस्ति अधिकम् अन्य एकं वयं पश्यामः तस्मिन् बहु किं वदामि रौद्रभावमस्ति इति चिन्तयतु तस्मिन् किम् अस्ति इति अवगच्छामः रजोगुणमस्ति अन्य एकः बहु अलसः अस्ति कस्मिन्नपि विषये उत्साहः नास्ति तस्मिन् किम् अस्ति इति अवगच्छामः तमोगुणम् एतद् अन्यस्मिन् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः एतदेव सः वदति अस्मिन् अस्मिन् इत्युक्ते मयि एतत् मध्ये किम् अधिकं जायमानमस्ति इति विचारं करोतु तदानीं भवान् भवतः मनः अवगच्छति अथवा भवान् यदा तद् पृथक् करोति बहु उत्तम एकः मार्गः एव भवान् भवतः क्रोधं भवान् अवगच्छति मयि बहु क्रोधस्वभावः तस्य प्राक्टिकल् तत्रैव मयि बहु क्रो क्रोधस्वभावः अस्ति इति अहं न अवगच्छामि इति कारणेन एव किल अहं बहु क्रोधं करोमि सर्वदा लोके कोऽपि एवम् अवगत्य करोति वा अहं बहु क्रुद्धः एव इदानीं कारणं कोऽपि न अवग तादृशं न करोति सर्वेपि जानन्ति तदुत्तमं नास्ति इति तत् मया चिन्तनीयं मम स्वभावः कः मयि किम् अधिकं दृश्यमानमस्ति तस्मिन् विषये यदा अहं विचारं करोमि तदानीं किं भवति मम कोप मम कोपः इति यः अस्ति मम सत् किं रजोगुणः इति अस्ति किल तत् अहं ततः यदा पृथक् स्थापयामि अथवा पृथक् स्थापयति इत्युक्ते कः अर्थः अहं मम रजोगुणस्य विषये मम क्रोधस्य विषये क्रोधमिति अहम् एकं सामान्य वदन्नस्मि तदेव इति न चिन्तयतु तद् रजोगुणस्य एक सामान्य अन्य बहुविधस्वभावाः तस्य कारणेन वयं प्रतिदिनं कुर्मः तद् अहं मयि तदस्ति इति अवगमनेन किम् अभवत्
किञ्चित् डप्त् अस्ति रजोगुणस्य वीर्यं किञ्चित् न्यूनं भवति कथं तस्यैव जानामि किल तस्य तस्य एव नाम अस्ति ज्ञानम् अवगच्छति ज्ञानम् इत्युक्ते यदा पुस्तकं पठित्वा प्राप्ति इति न मयि एषः गुणः इदानीम् अस्ति तदेव कार्यं करोति इति अहं यदा अवगच्छामि अवगमनसमये तत् स्वयमेव तद् गोप्यं गच्छति गोप्यं गच्छति तद् न तद् न भवति कारणं सर्वेषां बोधः अस्ति क्रोधः न करणीयः जानन्ति किन्तु बहुधा केन कारणेन वयं कुर्मः मम उपरि ममेव नियन्त्रणं नास्ति तदेव वयं वदामः किल अहं नियन्त्रणं कर्तुं न शक्नोमि मम तादृशकोपः आगच्छति इत्युक्ते कारणतः अहं न जानामि मयि तत् सम्भवति इति अहं न जानामि तस्मात् किं करणीयम् इति वदति तस्मिन् समये चिन्तयति चेत् तद् गच्छति वा यदा मम कोपः आगच्छति तदानीं कोऽपि आगत्य वदति आ भवति कोपः अस्ति इति वदति चेत् कोपः आगच्छति वा कोपः अधिकः भवति कोपः न गच्छति तत्र तद् न मया विचारः करणीयः कदा विचारः करणीयः पूर्वमेव यदा अहं सम्यक् अस्मि तत् तस्य नाम एव ध्यानम् अथवा स्वस्य अध्ययनम् अथवा आत्मविचारः इति सर्वं वदति किल अहं स्वयमेव तस्मिन् विषये चिन्तयामः मम अहं कथं कथं व्यवहारं करोमि व्यवहारं करोमि इत्युक्ते आन्तरिकविषयः मम सुरेशमहोदयः अस्ति इति चिन्तयतु सुरेशमहोदयेन किं चिन्तनीयं सुरेशमहोदयेन उपविश्य उपविश्य इत्युक्ते सः स्वस्थः भूत्वा शरीरेण केवलं न सः अन्तरङ्गं प्रति पश्यति स्वस्य अन्तरङ्गं प्रति पश्यति कः सुरेश् महोदयः अस्ति इत्युक्ते कः अहम् अहं कः इति यदा प्रश्नः आगच्छति तदानीं प्रथम उत्तरं न इति उक्तवान् प्रथमं किं उक्तवान् एतत् शरीरं तत् न इति भिन्नभिन्नरीत्या बोधितवान् इदानीं वदति भवान् तद् एतत् शरीरं नास्ति इति भवान् यदा अवगच्छति तदानीं भवान् चिन्तयति मम स्वभावः सः एव अहं किल इदानीं पद्मकुमारः इत्युक्ते कः इति भवन्तः कथं जानन्ति भवतां मध्ये अहं कः एकं तु मम शरीरम् अथवा मम स्वभावः नाम तद् नाम अथवा रूपं न इति उक्तवन्तः ततोपि अग्रे किञ्चित् गच्छामः चेत् किं मम स्वभावः किल सः एतादृशः अस्ति इति वदति स्वयं तदपि अवगच्छतु स्वयं कथम् अवगन्तव्यं मयि किम् अस्ति इति चिन्तनं करोतु मनः नास्ति नास्ति इति वदति चेत् पर्याप्तं न अहं मनः न किल वयं गीतं गायामः मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहम् इति गानं बहु सरलं किमपि कष्टम् एकपङ्क्तिमध्ये सर्वं समाप्तं मनः नास्ति बुद्धिः नास्ति अहङ्कार मनः किम् इति वयं न जानीमः बुद्धिः किं न बुद्धिः का न जानीमः अहङ्कारः कः न जा अवगच्छामः तस्मादेव वदति मनः किम् इति तद् त्रिगुणात्मकविषयः अस्ति इति चिन्तयतु उत्तम उत्तम उदाहरणानि वदन्ति बहवः इदानीं किमपि एकवस्तु अस्ति इति चिन्तयतु तद् किमपि मेलयित्वा निर्माणं करोति किल इदानीम् उदाहरणार्थं किं चायमस्ति चायं पिबामः एव किल चायन्तः चायचूर्णं निष्कासयतु जलं निष्कासयतु दुग्धं निष्कासयतु अन्यत् किं चायं चायं न भवति किल चषकः न चायं न भवति किल चायं मध्ये विद्यमानवस्तूनि यदा भवान् ततः निष्कासयति तदानीं चायमेव न भवति एवमेव मनः तत्र भवा भवतां मनः नास्ति इत्युक्ते मनः मास्तु मनः मास्तु इति कथनेन न भवति भवता किं करणीयं भवतः स्वभावः कथं स्वभावः इत्यपि बहु लिमिटेड् अर्थः तत्र स्वभावः इति अहम् अस्माकम् अवगमनार्थं वदामि कारणं मनसः कार्याणि सत्त्वगुणप्रधानं वा रजोगुणप्रधानं वा तमोगुणप्रधानं वा किमपि करोति खलु तत् एकम् एकं भवान् प्रथमं पृथक् करोति तदानीं भवान् अवगच्छति भवान् कः इत्युक्ते भवान् तद् न तद् विहाय अन्य एकसत्त्वं भवति भविष्यति भवतः मनः न सत्त्वं सत्त्वम् इत्युक्ते अन्यत् किमपि अन्यत् अन्तरङ्गे अन्यत् किमपि इदानीं किमपि वस्तु वयं यदा स्वाभाविकतया जीवने यदा एकवस्तु इदानीं किमपि उपनय पुष्पम् इति अस्ति चिन्तयतु एकपुष्पमस्ति पुष्पस्य दलानि सर्वं वयं भिन्नं भिन्नं कुर्मः इति चिन्तयतु पुष्पं कुत्र गतम् दलानि एव पुष्पं वा दलानि एव पुष्पं न पुष्पम् इति एकम् आसीत् वा न वा आसीत् खलु यदा दलानि वयं पृथक् कृतवन्तः तद् नास्ति एवमेव मनः इति एवं भाति भाति इत्युक्ते एवं वयं पश्यामः अनुभवामः किल मनः नास्ति इति कोऽपि वदति चेत् वयं तु अनुभवामः खलु मम दुःखम् अहम् अनुभवामि मम कष्टम् अनुभवामि सुखम् अनुभवामि सत्यम् अहं सुखम् अनुभवामि आनन्दम् अनुभवामि दुःखम् अनुभवामि रोदनं करोमि किमपि तस्य भिन्नभिन्न एतदपि करोमि सर्वम् अपि अहम् अनुभवामि तत् कुत्र अनुभवामि अहं वदामि मम मनसि इति तद् न इति यदा वदति तद् न आत्मा इति वदति तदस्ति तद् न इति न तद् न आत्मा तद् स्थिरं न किमर्थं तत् स्थिरं न तद् अग्रे वदेत् किमर्थं स्थिरं न इति तद् न इति बोधयितुं सः किं वदति मनः इत्युक्ते वस्तुतया किं सत्त्वरजस्तमोगुण इति गीतायाम् अग्रे अग्रे गच्छति पुनः सत्त्वगुणं किम् इति विवरणं करोति कियत् सुन्दरं पाठयति इत्युक्ते अनन्तरं तमोगुण कथं भवति रजोगुणं कथं भवति तथापि वयं नावगच्छामः खलु वयं तु एकस्तरे एव भवामः तदा सः वदति एषः एष निद्रा तमोगुणस्य अस्ति स्वभावः तथैव तमोगुणं न किन्तु वयम् अवगच्छामः तदानीम् ओ आलस्यं जटत्वम् एषः तमोगुणः अनन्तरं वदति भवतः सर्वं कर्तुं युद्धं कर्तुम् अथवा किम् औत्स् औत्सुक्यं सर्व इन्द्रियाणां यद्यदस्ति तत्र सर्वत्र अति आवेशः जडत्वं नास्ति तत् यदा पश्यामः वयं तदा वदति एषः रजोगुणः एवमेव वदति श्लोके एषः रजोगुणः अनन्तरम् उत्तम बहु वृत्तिः तदानीं वदति सत्त्वगुणं तदापि न अवगच्छति इति चिन्तयतु तद् अवगमनं भवति किम् इति अवगच्छति तदानीं वदति भवान् एतद् खादति चेत् एतद् भवति यदा अष्टादशाध्यायः अस्ति इति मन्ये यदा भवान् पुरातन अन्नं खादति तदानीं भवान् भवति तमोगुणः भवति इति वदति इत्युक्ते अन्नेन सह यदा भवान् अन्य इत्युक्ते कियत् अधः आगच्छति इति चिन्तयतु अस्माकं जीवनस्तरे यदा तत्र आगच्छति तदानीमेव तत् अस्माकं कष्टं कारणं किम् तदानीं वयम् अवगच्छामः तत्सर्वं वयं कुर्मः वयं तत्र कानि कार्य इदानीं सत्त्वगुणं रजोगुणं तमोगुणम् अथवा मनः त्यजतु अथवा आत्मविषये चिन्तयतु अस्माकं बहु कष्टं किमपि नास्ति कारणं किं वयं न कुर्मः यदा अस्माकम् अवगमनस्तरे आगच्छति तदा अस्माकं कष्टं भवति ओ एतत् सत्यं ब्राह्ममुहूर्ते उत्तिष्ठतु सत्त्वगुणस्य लक्षणमस्ति तदानीं वयं चिन्तयामः अहं न करोमि तदा मयि सत्त्वगुणं अस्ति वा नास्ति वा इति चिन्तनीयम् अथवा न्यूनमस्ति कथं तद् अथवा अहं साधनां कर्तुम् उपविशामि पञ्चनिमिषाभ्यन्तरे निद्रा आगच्छति अन्य कदापि मम निद्रा नास्ति घण्टात्रयं सिनेमा थियेटर् गत्वा उपविशामि अथवा अन्य बहु कार्येषु अहं कथं त्वरया अटामि पञ्चनिमेषं साधनां कर्तुम् उपविशतु
मनसि किं किमपि मनः कुत्रापि गच्छति अन्य कुत्रापि गच्छति मनः किन्तु केषुचित् सन्दर्भेषु न गच्छति अस्माकं किल कानिचन कार्याणि यदा वयं कुर्मः वयमेव न अवगच्छामः मनः कुत्रापि न गच्छति कार्यमपि भवति पूर्णतया पूर्णं तत्र ध्यानम् आगच्छति कथं तत् तदा एव वयम् तद् वदति तादृश अवगमनं यदा करोति वेदाः निस्त्रैगुण्य त्रैगुण्यविषये एव वेदाः वदन्ति अनन्तरं किं वदति निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन तदेव उपदेशः हे अर्जुन भवान् निस्त्रैगुण्यः भवतु इत्युक्ते त्रिगुणस्य उपरि भवान् गच्छतु इत्युक्ते अस्माकं समीपं वदति कथम् अस्माभिः एतत् अस्माकं जीवने आनेतुं शक्नुमः बहु सामान्यतया चिन्तयामः वयं कारणम् अहमपि अहं न कृतवान् मम अनुभवः नास्ति तावत् एतत् नास्ति चेदपि अस्माकं जीवने एतस्य अन्वयः कुत्र अस्माभिः अस्माकं स्वभावविषये चिन्तनं करणीयं यदा कदापि वयं तात् कर्तुमिच्छामः अस्माकं स्वभावविषये मम स्वभावः कः इति प्रथमम् अवगन्तव्यम् अवगत्य मयि तादृशस्वभावाः सन्ति इति चिन्तयतु आलस्यमस्ति बहुषु विषयेषु जडत्वमस्ति आलस्यस्य तमोगुणस्य स्वभावः एव आलस्यम् आलस्यतः बहिरागन्तव्यं चेत् किं करणीयं सत्यम् अस्ति कार्यं करणीयं तदेव अहम् एक ज्येष्ठमेकवारं पृष्टवान् तस्य पञ्चनवतिवयः सः पञ्चनवति वा पञ्चाशीति वा किमपि अहं सम्यक् न स्मरामि सः प्रशिक्षणवर्गे दशदिन रेसिडेन्शियल् केम्प् मध्ये अस्माभिः सह तिष्ठति छत्तीस्गढ् मध्ये आसीत् सः तदा अहं पृष्टवान् बहु उत्साही अस्ति बहु कार्यं करोति अहं चिन्तयामि अहं सर्वं तस्य अर्धभागमपि कार्यमहं न करोमि सम्पूर्णवर्गस्य दायित्वं सः पश्यति अनन्तरं पा यत्र पाठनीयं तत्र पाठयति यत्र क्रीडा कारणीया तत्र क्रीडां करोति यत्र अन्यत् किमपि करणीयं तत्र करोति सर्वं कृत्वा अपि सः सन्तोषेण अस्ति अहं पृष्टवान् भवान् कथम् एतद् करोति कथं भवता एषः स्वभावः अस्ति सः उक्तवान् अहं लघु लघुविषयेषु तादृशप्रयत्नं करोमि इति तत्रैव तस्य अवगमनं पश्यतु सः अवग अवगमनेन एव तत् प्राप्तवान् अवगत्य प्रयत्नपूर्वमेव प्राप्तं कथमिति पृष्टवान् इदानीं पश्य अत्र उपविशामि इदानीं राजी भगिनी तत्र उपविशति मम तत् पुस्तकम् आवश्यकम् अहं किं करोमि भगिनी पुस्तकं ददातु अथवा लेखनी आवश्यक आवश्यकी इति चिन्तयतु अहम् अत्र उपविश्य पृच्छामि लेखनीं ददातु तदा किं करोति भगिनी किं करोति क्षिपति अहमपि तत् स्वीकरोमि सः वदति एवं न भवतः लेखनी आवश्यकमिति भवतः यदा इच्छा भवति भवान् उत्तिष्ठतु भवान् तत्र गत्वा पृच्छतु ततः स्वीकरोतु लघु लघु विषयेषु एतादृशप्रवृत्तिम् आनयामः चेत् कार्यम् इति भवती उक्तवती किल तद् आनयामि गृहे सर्वं बहु भवति एतत् सत्यं गृहे बहुवारं भवति एतत् पात्रं प्रक्षालनीयम् इति चिन्तयतु वयं किं कुर्मः लघु लघु एतत् बहु सरलमस्ति बहुषु सन्दर्भेषु अहं दृष्टवान् बहु सामान्यविषयेषु वयं किं कुर्मः वयं न कुर्मः यानि अहमस्मि एषा अस्ति आवयोः मध्ये एकेन करणीयम् इति चिन्तयतु एतत् कार्यम् आवयोः मध्ये एकेन करणीयं मम यदा श्रान्ति अस्ति मम यदा कष्टमस्ति अहं जानामि तत् समानमेव तस्याः अपि अस्ति सत्यं पश्यति तत् कृतं तत्र समानचिन्तागतिः एव समानरीत्या एव तस्यपि मनसि आगच्छति किन्तु वयं किं कुर्मः तस्मिन् समये स्वाभाविकतया वयं किं कुर्मः वयं मौनम् अन्यत्र गच्छामः सत्यं वयं मौनं तत्र किमपि नास्ति इति वयं चिन्तयामः अनन्तरं वयं ततः दूरं गच्छामः वयं ततः यदा दूरं गच्छामः किं भवति तत्र अन्ये कुर्वन्ति अन्येन करणीयमेव अन्ये कुर्वन्ति कार्यं तु भवति किन्तु वयं किं सम्पादितवन्तः ततः आलस्य एकलघुतमोगुणस्य एक एक एक बिन्दुः सर्वविषयेषु किमपि भवतु दीपज्वालनं करणीयं गृहे दीपज्वालनं करणीयं किल वयं जानीमः वयं श्रुतवन्तः कुत्रापि पठितवन्तः प्रातःकाले उत्थाय स्नात्वा दीपज्वालनं करोति चेत् उत्तमम् किन्तु बहवः न कुर्वन्ति किल जानन्ति करणीयमित्यपि जानन्ति तदापि न कुर्वन् उदाहरणार्थं वदामि भवन्तः न कुर्वन्ति इति न किमर्थं न कुर्वन्ति न कुर्वन् न करणीयमिति विचिन्त्य न इच्छा इच्छापि आरम्भसमये इच्छापि आसीत् इच्छा नास्ति तदेव यथार्थतया इच्छा अस्ति चेत् किमपि करोति किल तद् प्रथमं कुतः तदा आगच्छति इच्छा नास्ति इत्येव सत्यं तथा इच्छा नास्ति इति स्वभावः अस्माकम् अन्तरङ्गे किञ्चित् किञ्चित् तमोगुणं वर्धयति सत्यं वयं तद् प्रवृत्तिमेव त्यजामः किल एवं मन्दं मन्दम् एकैकप्रवृत्तिं त्यजामः यद् रजोगुणस्तरे भवति ततः अपि वयं कुत्र आगच्छामः तमोगुण अनन्तरं वयं वदामः अहं सत्त्वगुणे अस्मि कथने बहुधा वदामः ओ आम् एतत् सर्वं किमर्थं किल कमपि पृच्छतु सामान्यकार्याणि किमर्थं न कुर्वन्ति सा तत् उपरि एव भाषणं करोति किल तत् न यथार्थतया एतत् बहिः वक्तुं न बहिः वक्तुम् इत्युक्ते भाषणार्थं न सः वदति भवान् एतत् विषये चिन्तयतु भवतः विषये भवान् चिन्तयतु भवती प्रतिदिनम् एकैकगुणस्य वर्धनं कथं जायमानमस्ति तत् भवान् यदा अवगच्छति अनन्तरं भवान् तत्र यदा प्रवृत्तः भवति तदानीं किं भवति सः गुणः गच्छति सः तदा तादृशं गुणत्रयविषये अपि गुणत्रयमपि पृथक् पृथक् यदा भवान् करोति भवान् मनसः उपरि गच्छति तदेव मनसः उपरि गन्तुं मार्गः तदेव सः उक्तवान् पश्यतु किं भवतु अर्जुन निस्त्रैगुण्यः भव अर्जुन हे अर्जुन भवान् निस्त्रैगुण्यः भवतु तदनन्तरं तस्य मार्गमपि वदति मार्गं तु पूर्वमपि उक्तवान् किं निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यः आत्मवान् अस्ति आत्मवान् इत्युक्ते आत्मविषये यस्य चिन्ता वर्तते यस्य आत्मविषये चिन्तनं तिष्ठति अथवा यः आत्मवान् अस्ति यः तस्मिन् विषये जीवनं कर्तुम् इच्छति आध्यात्मिकजीवनं यः करोति यस्मिन् सा बुद्धिः अस्ति तस्य जीवनं कथं भवति निर्द्वन्द्वः पूर्वम् उक्तं तदेव अन्यत् किमपि न किन्तु यदा इदानीं प्रश्नस्य अवतरणं कृतवान् उत्तरस्य अपि हम्म। कथनमस्ति निर्द्वन्द्वः भवतु निर्द्वन्द्वः इत्युक्ते निर्द्वन्द्वम् इत्युक्ते किं शीत उष्ण सुख दुःख लाभ नष्ट
जय पराजय एतत् मध्ये किं भवितव्यं
स्थानद्वये अपि भवान् बहु मनः न स्थापयतु इदानीं किमर्थं न वक्तुं बहु सरलं न स्थापयतु इति किमर्थं न स्थापयतु इति वदति तद् चिन्तयति चेदपि वयं वर्धनं प्राप्तुं शक्नुमः इदानीं पश्यतु किमपि एकम् उदाहरणं करेक्ट् तदेव तस्य उत्तरं तदेव अग्रे अपि सः तदेव वदति सम्यक् उत्तरमेव तत् किम् इत्युक्ते इदानीं मम किमपि लाभः अभवत् किमपि मम वेतने वर्धनम् अभवत् अथवा अन्यत् किमपि अहं धनं प्राप्तवान् भवान् निश्चयं करोतु नष्टं भवति तदेव गच्छति इति न भवतः जीवने कीदृश चिन्तनं भवान् इदानीं लाभः इति मम लाभः अभवत् इति भवतः चिन्तनमेव किल लाभः अभवत् इति भवतः चिन्तनमेव अन्यत् किम् भवान् इदानीं पश्यतु राजलक्ष्मीभगिन्याः कृते अथवा राजीभगिन्याः कृते दशसहस्र डालराणि प्राप्तम् इति चिन्तयतु सा किं चिन्तयति लाभः वास्तविकतया तेन तस्याः जीवने किमपि परिवर्तनम् अभवत् किमपि न भवति किल बहूनाम् अस्माकं जीवनं तदेव यदा कदापि धनस्य आवश्यकता अस्ति तेन धनेन कार्यं भवति तद् न इति अहं न वदामि सामान्य अस्माकं जीवने लाभनष्टमिति वयं यदा वदामः मम लाभः मम नष्टम् इति यदा वदामः तस्मिन् लाभविषये चिन्तयतु मम अहं धनं प्राप्तवान् इदानीम् इदानीम् अस्मिन् क्षणे मम जीवनं कथमस्ति श्वः मम जीवनम् अस्ति तत् मध्ये कोऽपि भेदः अस्ति वा न अनन्तरं किं भवति एतत् किमपि भेदः अपि नास्ति यत् भवान् यदा इदानीं लाभः इति भवान् चिन्तितवान् एवमपि भवतः समीपतः दशसहस्र डालराणि यदा गच्छति तदानीं भवान् किं चिन्तयति
नष्टं तदा तस्मिन् लाभे एतस्मिन् नष्टे भवान् भवतः सुखदुःख अनुभवं करोति चेत् किं प्रयोजनं प्रयोजनं नास्ति इति किमर्थं तत् भवति एव तदेव तस्य उत्तरं मलभगिनी उक्तवती तदेव उत्तरं तद् भवति एव पुनः भवान् भवान् तस्य अवरोधं कर्तुं न शक्नोति भवान् वदति अहं तत् कर्तुं शक्नोमि एतत् कर्तुं शक्नोमि किन्तु लाभः इति एतत् अस्ति नष्टम् इति एतत् अस्ति तद् गच्छति आगच्छति तस्मात् तद् स्थिरं न एवमेव किं सुखं दुःखमपि किञ्चित् डप्त भवतु तस्य तद् पूर्वं वयं चर्चां कृतवन्तः किल लाभालाभस्य अपेक्षया सुखं दुःखम् इति मनसः विचारः भवति सत्यं लाभः नष्टं तु सामान्यतया जीवने भवति अथवा जयपराजय किन्तु ला सुखं दुःखं कुत्र भवति मनसि तत् भवान् प्रथमं तद् द्वन्द्वं यदस्ति तत् नियन्त्रणं कर्तुं पठतु जीवने तद् भवान् नियन्त्रणं करोतु तदेव तस्य मार्गं निस्त्रैगुण्यः भवितव्यं चेत् किं करणीयम् इति पृष्टं किल मनः न भवतु ततोपि अग्रे गन्तव्यं चेत् किं करणीयं द्वन्द्वे जीवने यदा द्वन्द्वम् आगच्छति भवान् तत्र बहु चञ्चलः न भवतु बहु विचलितः न भवतु कारणं एकमस्ति अन्यत् भवति यदा सुखमस्ति दुःखमागच्छति आगच्छति यदा लाभः भवति नष्टमपि भवति ए को कोटिकोटिजीवनानि वयं पश्यामः कस्यापि जीवने एव नास्ति इति अस्ति वा यस्य कस्यापि दूरतः पश्यामः बहूनां जीवनम् उत्तमं सत्यम् इदानीम् अहं अन्य समीपं गत्वा पृच्छतु भवान् इदानीम् अहं चिन्तयामि ओ यत् इदानीं भवन्तः अत्र उपविशन्ति अहं चिन्तयामि सर्वे सन्तोषेण सन्ति तस्य कष्टं किम् तस्य कष्टं किम् इति कः जानाति तस्य समीपं गत्वा पृच्छतु एकवारं यदा वयमपि यदा समीपं समीपं गच्छामः तदानीं वयम् अवगच्छामः अहं बहूनां विषये यदा अवगतवान् अथवा दूरतः यदा पश्यामि अहमपि चिन्तयामि सम्यक् एव जीवनं कुर्वन्ति किमस्ति अस्ति किन्तु यदा समीपं गच्छामः कोऽपि भेदः नास्ति समान एव यदा वयं स्मः एवमेव ते अपि तदेव वदति तत् वयं किन्तु एक मायाजाले वयं तद् न अवगच्छामः तद् अवगच्छतु इति वदति तद् अवगच्छतु इत्युक्ते कः अर्थः एतद् द्वन्द्वमेव इति अवगच्छतु द्वन्द्वमिति अवगच्छति चेत् किं करणीयम् നിർദ്വന്ദ്വോ അനന്തരം
നിത്യസത്വസ്തോ അന്യേക ഉപായം വദതി നിത്യം ഭവാൻ സത്വേ ഭവിതും പ്രയത്നം കരുത് വസ്തുതയ ഗുണത്രയമപി ന തോപ്പി അഗ്രേ അസ്തി ആത്മ ഇത്യുക്തേ തോപ്പി അഗ്രേ എവ കിന്തു വയം ഇതാനും കുത്രാപി സ്ഥാതവ്യം അസ്മാവി കിമപി നാസ്തി ഇതി ഏകം വയം ന അവഗച്ഛാമ സത്യം ഇതാനും ഉത്തമ കാര്യം കരണീയം യഥാ ആക്ഷൻ അഥവാ കാര്യം ഇത് യഥാ കരണീയം ഏകം വിപരീത കാര്യം കരണീയം അഥവാ തമോ കാര്യം അഥവാ ഉത്തമ കാര്യം കിമപി കരണീയം ഇത് അസ്തി ആ വദതി താദൃശം ചെയ്ത് കിം കരണീയം സത്വസ്ഥ ഭവത് ഇത് സത്വഗുണമസ്തി സത്വഗുണസി വർദ്ധനം കറോ ഭവത ഭവത കർത്തും ശക്യതേതി തദേവ तमोगुणतः भवान् रजोगुणं प्रति गच्छतु
रजोगुणतः किं करणीयं भवान् सत्त्वगुणं प्रति गच्छतु यदा नित्यसत्त्वस्थः भवति तदा सः कः अस्ति निर्योगक्षेम आत्मवान् क्षेम एतस्य अर्थः कः नित्यसप्तुस्थः भवतु निर्योगक्षेमः इत्युक्ते योगक्षेमरहितः इत्युक्ते कः अर्थः
क्षेम इत्युक्ते किं
यत् अस्माकं हस्ते अस्ति यद् प्राप्तं तद् नष्टं न भवेत् इति चिन्तनं सत्यम् एतस्य संरक्षणं करणीयम् इति चिन्तनं तदेव क्षेम किल योग इत्युक्ते इदानीं यद् प्रवृत्ति करोति तत् योगविषये एव इदानीं यत् करोति तस्मिन् विषये एव एतस्य संरक्षणविषये एव चिन्तनीयं नास्ति निर्योगक्षेम आत्मवान् यः आत्मवान् अस्ति यः आत्मनः विषये चिन्तयति आत्मा इत्युक्ते किम् आत्मनः विषये चिन्तयति इत्युक्ते किं वयं किं ततः किञ्चित् वा किम् अवगन्तुं शक्नु शक्नुमः किं सत्यमस्ति इति वयं चिन्तयामः अथवा किं नित्यमस्ति इति चिन्तयामः सत्यम् एतादृश कानिचन कार्याणि एव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः नित्यम् इति एतदस्ति इति चिन्तनं कुर्मः अथवा सत्यं किम् इति यदा वयं चिन्तनं कुर्मः ता तादृशः एव आत्मचिन्तनं तादृशैः किं करणीयं क्षेमविषये वा योगविषये वा चिन्तनीयं न ततोपि अग्रे गत्वा तैः किं करणीयं सत्त्वस्थः भवितुं प्रयत्नं करो सत्त्वस्थः इत्युक्ते सत्त्वगुणे जीवनं व्यापयितुं प्रयत्नं करोतु अस्माकं जीवने यत् अस्ति तत् सत्त्वगुण आत्मकं भवितुं प्रयत्नं करोतु इति अस्ति अत्र अस्माकम् एतत् पुस्तके त्रिविधमपि तस्य अर्थं दत्तवन्तः सन्ति पश्यतु प्रथमं अद्वैतदृष्ट्या तस्य अर्थं वदति हे पार्थ वेदेषु त्रिगुणात्मिकायाः प्रकृतेः विषयाः उक्ताः सन्ति वेदे उक्ताः सन्ति अद्वैतवादिनः वदन्ति वेदे एवम् उक्तं किम् उक्तं सत्त्वगुण उक्ताः सन्ति त्वं भवान् तादृश्याः गुणत्रयात्मिकायाः वशाः मा भूः भवान् तस्य पृष्ठतः न गच्छतु
गुणत्रयविषये न चिन्तयतु सुखदुःखादिरहितो भव द्वन्द्वौ तत्र भवति किल द्वन्द्व मध्ये न भवतु सुखविषये वा दुःखविषये वा अधिकचिन्तनं न करोतु तद् रहितः भवतु सर्वदा सत्त्वगुणम् अवलम् अवलम्बस्व सर्वदा सत्त्वगुणस्य अवलम्बनं करोतु योगक्षे योगक्षेम अपेक्षां मा कुरु पश्यतु यो योग विषये वा क्षेमविषये वा तदेव वर्तमाने वा अथवा भविष्यति वा एतस्य संरक्षणविषये वा अथवा प्राप्तिविषये वा भवान् किं न करोतु अपेक्षां न करोतु तादृशं यः जीवनं करोति सः आत्मवान् भवति आत्मविषये तस्य चिन्तनमिति वदति तदेव अन्यमता अवलम्बिनं चिन्तने वदति इत्युक्ते माध्वमतानुसृतमपि लिखितमस्ति हे अर्जुन वेदानां त्रिगुणसम्बन्धि स्वर्गादिप्रती स्वर्गादिप्रतीतितः अर्थः इव भाति तत्र किं वदति वेदे इत्युक्ते वेदे उक्तमेव न इति ते न वदन्ति तत्र अद्वैतदृष्ट्या यदा अर्थः अर्थः उक्तः तदानीं किम् उक्तं वेद निस्त्रैगुण्यः त्रैगुण्यविषयाः वेदाः तस्मात् तद् न इति उक्तम् अत्र वदति तद् न वेदे इति तत्र कः अर्थः स्वर्गादिविषयः इत्यर्थः इति सः व्याख्यानं करोति मध्वाचार्यः कथं व्याख्यानं करोति वेदे इति यद् वदति हे अर्जुन वेदानां त्रिगुणसम्बन्धि स्वर्गादिप्रतीतितः इत्युक्ते स्वर्गं मिलति अथवा नरकं भवति अथवा सुखं भवति दुःखं भवति तादृशचिन्तनं मा कुरु इति तस्य अर्थं वदति तस्मात् प्रतीति प्रतीतिके प्रातीतिके अर्थे भ्रान्ति मा कुरु इत्युक्ते किम् इत्युक्ते एवं प्रतीतिः भवति वेदे एवमेव उक्तमस्ति वेदे एवमेव उक्तं किम् स्वर्गविषये नरकविषये तदेव किल स्वर्गकामो यजेत इति उक्तमस्ति वेदे एवमेव उक्तम् इति एकप्रतीतिः भवति एवं वयं चिन्तयामः एवं भाति अथवा एवम् अस्माकं मनसि भवति तद् न वेदे एवमेव वेदे उक्तं न इति डैरेक्ट् न उक्तवान् वेदे एवमेव उक्तम् इति चिन्तनं भवति किल इति अस्माकम् अवगमनं भवति किल तद् अवगमनं न तद् न तत् सम्यक् न तादृशभ्रान्ति मास्तु सुखात् उत्कर्षं दुःखात् अपकर्षं च मा भज सुखं यदा भवति ततः आनन्दः यदा दुःखं भवति ततः अधः गमनम् इति न चिन्तयतु इति न स्वीकरोतु इति न भवतु सदा स्मरणशीलः भव सर्वज्ञः परमात्मा मम स्वामी इति तत् स्मरणं कुरु सर्वदा भवान् ईश्वरविषये एव विचारः माध्वसम्प्रदाये वदति किल द्वैतमेव माध्वसम्प्रदाये अद्वैते किं वदति आत्मा एवमस्ति इति वदति द्वैतं यदा भवति किं वदति जीवात्मा परमात्मा च अस्ति इति वदति किल भिन्नं भिन्नमस्ति भिन्नम् इति तेन वदन्ति पर जीवात्मा एव परमात्मत्वेन न मिलति इति ते न वदन्ति इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मा इति पृथक् पृथक् ते पश्यन्ति तस्मादेव वदति भगवान् अन्यत् एव तद् सत्त्वगुण सत्त्वगुणम् इत्युक्ते तद् शुद्ध आत्मा इत्युक्ते तद् एकमस्ति इति चिन्तयतु इति ते अर्थं वदन्ति अन्ये रामानुज आचार्याः वदन्ति त्रैगुण्यम् इत्युक्ते स्तमप्रचुरं पुरुषाः त्रैगुण्याः तेषां चिन्तने किमस्ति यः ईश्वरः इति यः अस्ति पुरुषः इति यः अस्ति आत्मा इति यदस्ति तत् कथं निस्त्रैगुण्यमस्ति
अवगतम् आध्यात्मिक अथवा अद्वैतदृष्ट्या प्रथमं किम् उक्तवान् तत्सर्वम् एकमेव इति द्वितीयमाध्वाचार्यसम्प्रदाये यदा वदति तदा किं वदति जीवात्मपरमात्मा इति अवगमनं सत्यं रामानुजाचार्यसदृश अवगमने किं वदति पुरुषः त्रैगुण्ययुक्तः पुरुषः न भव इत्युक्ते ईश्वरः इत्युक्ते अन्यदेकं भिन्नमस्ति तत्र एतत् सर्वं न भवति इत्युक्ते सत्त्वगुण रजोगुण स्तमोगुण बाधा न भवति पुरुषाः कीदृश पुरुषाः इत्युक्ते वयं सर्वे सृष्टि तत्र किं भवति तत्र सत्त्वगुणस्य वा रजोगुणस्य वा तमोगुणस्य वा प्रभावः भवति किं प्रभावः इत्युक्ते तद् भवति सत्त्वगुणेन भवति अथवा अधिकं भवति ईश्वरे किं ईश्वरे तत् नास्ति एवं मतत्रय रीत्या तस्य विषकलनं करोति चिन् चिन्तनं करोति अस्माकम् एतत् कथम् एतत् पश्यतु एकैक आचार्यस्य अपि वयं तु बहु सामान्यतया एतस्य अर्थं वदामः ते कथं वदन्ति एतस्य अर्थं तेषाम् अनुभवतले स्थित्वा वदति किल एतत् सर्वम् आत्मा इति अवगमनं तावत् सरलं न वक्तुं बहु सरलम् एतत् किल आत्मा इति शब्दस्य अवगमनाय साधना करणीया तस्मिन् विषये बहु अग्रे गतवन्तः एव माध्वाचार्यसदृशाः अपि ते किं वदन्ति जीवात्मा परमात्मा इति पृथक् कृत्वा वदन्ति अवगमनाय ततोपि रामानुजाचार्यः वदति ईश्वरः इति एकः पृथक् इति वदति इत्युक्ते पृथक् अस्ति इति अर्थः न एतत् सर्वं कस्मिन् विषये एतत् मतत्रयमपि परस्परं कलहनिमित्तं न एकः वदति ईश्वरः अस्ति एकः वदति जीवात्मा परमात्मा इति एकः वदति एकः किमपि न अद्वैतमिति वयं कथं पठितवन्तः ओ एते त्रयः मध्ये परस्परं कलहं कुर्वन्ति एवं न एतत् कथम् एकैकस्य स्तरः एकैकस्तरः एकैक अवगमनरीतिः तत् तद् अवगच्छामः चेदेव वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः तद् अन्यथा तद् भिन्नभिन्न अभिप्रायः इति न स्वीकरणीयः विरुद्धाभिप्रायः न समान अभिप्रायः एव एषः इत्यर्थः भवतु एतस्य अन्वयं कुर्मः चेत् कथं भवति अर्जुन अर्जुनम् आह्वयति प्रथमम् आह्वानशब्दं स्वीकरोतु अर्जुन वेदाः त्रैगुण्यविषयाः किल प्रथमकार्यं तदेव निस्त्रैगुण्यः निर्द्वन्द्वः नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान् भव किल प्रथमं वेदः किम् इति उक्तवान् पश्यतु तत्र कथं वेदाः इति अस्ति वेदाः कीदृशाः त्रैगुण्यविषयाः तावदेव भव इति कीदृशः भव कीदृशो भव निस्त्रैगुण्यः भव तत्रैव निस्त्रैगुण्यः पुनश्च कीदृशः भव पुनः कीदृशः भवतु निस्त्रैगुण्यः भवतु इति उक्तवान् अन्यत् किं भवतु इति उक्तवान् निर्द्वन्द्वः भवतु अप द्वयमपि अभवत् निस्त्रैगुण्यः निर्द्वन्द्वः भवतु पुनः कीदृशः भवतु इति उक्तवान् नित्यसत्त्वस्थः त्रीणि कार्याणि एव उक्तवान् निस्त्रैगुण्यः निर्द्वन्द्वः नित्यसत्त्वस्थः भव अवगतं पश्यतु त्रयाणां मध्ये कथं प्राक्टिकल् आगच्छति प्रथमं किम् उक्तवान् निस्त्रैगुण्यः निस्त्रैगुण्यः भवितव्यं चेत् किं करणीयं द्वन्द्वविषये अवगन्तव्यं निर्द्वन्द्वेन भवितव्यं सत्यं निर्द्वन्द्वः भवितव्यं चेत् किम् अवगन्तव्यं सत्त्वगुणप्रधान इत्युक्ते अन्यगुणत्रयं द्वयं न्यूनं न्यूनं कृत्वा सत्त्वगुणे यदा भवान् सम्यक् जीवनं करोति भवतः जीवनं सत्त्वगुणप्रधानम् उत्तमजीवनं यदा भवति तदानीं भवान् किम् अवगच्छति द्वन्द्वे बहु कार्यं किमपि नास्ति इति भवतः किञ्चित् किञ्चित् अवगमनं भवति तदा सत्यम् अस्माकं जीवने अपि पश्यतु जनाः बहु आकाङ्क्षा अस्ति इति चिन्तयतु तत् सम्पादनीयम् एतत् सम्पादनीयं रजोगुणस्य अतिप्रसरः अस्ति इति चिन्तयतु जीवने तमोगुणस्य अतिप्रसरः अस्ति इति चिन्तयतु सः किं करोति तदेव सः निद्रां करोति अलसः भवति किमपि प्रयत्नं न करोति आवश्यकम् इत्येव न चिन्तयति सर्व आयाति एवमेव किन्तु स्वयं कथं व्याख्यानं करोति सत्त्वगुणे अस्मि इति ओ मम किमपि न आवश्यकं मम किमपि न आवश्यकमिति चिन्तनं न प्राप्तुं न शक्नोति इत्येव विषयः तत् तद् न तद् स्वयमेव अवगन्तुं शक्नुमः किल अहम् एकविषयं किमर्थं न इति वदामि इति अहमेव अवगच्छामि किल अहम् इदानीं किमपि एककार्य कोऽपि इदानीं मां वदति इति चिन्तयतु ओ भवान् गायतु अहं झटिति वदामि न अहं न गायामि किमर्थं भवान् न गायतु उत्तम अवसरः अस्ति किल भवान् वेदिकाम् आगत्य गायतु इति वदति तदानीम् अहं वदामि न अहं न गायामि किमर्थं भवान् न अहं न इच्छामि इति वदामि वास्तविकतया अहं न इच्छामि इति विषयः अहं न जानामि इति विषयः न जानामि इति विषयः तादृशमेव अहं वदामि चेत् अहं तमोगुणे अस्मि सत्यं तद् न मम सामर्थ्यमस्ति इति चिन्तयतु अहं सामान्यक एक उदाहरणं वदन्नस्मि मम सामर्थ्यमस्ति सम्यक् एव गातुं शक्नोमि उत्तमरीत्या गायामि तस्मिन् समये एकः वदति भवान् अत्र वेदिकाम् आगत्य गायतु किमर्थं गायति गायति चेत् भवान् बहु प्रसिद्धः भवति हम्म। सर्वे जनाः वदन्ति भवतः सत्यं किल वयमेव सन्तोषम् सर्वे करताडनं कुर्वन्ति अथवा धनं मिलति अन्यत् किमस्ति तदानीम् अहं वदन्नस्मि न अहं न गायामि किमर्थं मम सा प्रसिद्धिः न आवश्यकी हम्म।
मम तद्धनं न आवश्यकम् अहं गायामि गातुं जानामि सत्यमेव किन्तु न अहं न तदानीं वयम् अवगच्छामः सः तद् कि किम् अस्ति सः तत् तस्य सत्त्वगुणेन वदन्नस्ति सत्यं तद् तमोगुणः कः सत्त्वगुणः सः रज एतत् केवलं कर्तुं शक्यते इत्येव न चिन्तयतु एवं न तमोगुणः वा तमोगुणे वा रजोगुणे वा सत्त्वगुणे वा वदति इति वयं कथम् अवगच्छामः स्वयमेव अवगच्छामः इति मम कथनस्य तात्पर्यम् अहमेव अवगच्छामि मला भगिनी वदति एतत् कार्यम् अहं न करोमि अथवा करोमि सा कथं वदति इति कः जानाति सा एव जानाति किल
वस्तुतया तस्याः आत्मचिन्तने अथवा तस्याः आध्यात्मिकजीवने सः कथं वदति तद् सत्यमस्ति वा न वा इत्येव प्रश्नः अवगतं सा मां किम् उक्तवती इति प्रश्नः न अथवा सा अन्यान् सर्वान् किं बोधितवती इति प्रश्नः न प्रश्नः कुत्र तस्य वाक्ये सत्यमस्ति वा न वा इति लोके अन्ये केपि न अवगतवन्तः चेदपि कः अवगच्छति सा अवगच्छति तस्मात् तस्याः अन्तरङ्गे तत् किं वर्धयति तस्याः अन्तरङ्गे तत् सत्त्वगुणं वर्धयति वा रजोगुणं वर्धयति वा तमोगुणं वर्धयति वा इत्येव विषयः तस्मात् वदति भवान् सत्त्वगुणे एव भव इति कथनस्य कः अर्थः सत्यमेव भवान् आचरतु तदा भवान् सत्त्वगुणे भवितुं शक्नोति भवतः पुनः प्रश्नः नास्ति हम्म। यदा भवान् सत्त्वगुणे भवति भवान् मन्दं मन्दं निर्दुन्दुः भवति हम्म। सुखे दुःखे कष्टे सुखे अथवा किं पराजये जये सर्वं पश्यतु मम सामर्थ्यम् अस्ति इति चिन्तयतु सामान्यतया अपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः मम सम्यक् सामर्थ्यः अस्ति इति चिन्तयतु अहं सम्यक् जानामि किन्तु अहं परीक्षां न लिखितवान् अथवा अहं तत् स्पर्धायां न गतवान् अहं स्पष्टम् अवगच्छामि तां तस्मिन् तस्यां स्पर्धायाम् अहं भागं स्वीकरोमि चेत् मम जयः भवति तथापि अहं स्पर्धायां भागं न स्वीकरोमि चेत् तत्रत्य लाभनष्टविषये मम चिन्तनमेव न भवति सत्यं किन्तु मम सामर्थ्यं नास्ति चेत् अहं कर्तुं न शक्नोमि चेत् सर्वदा अहं वदन्नस्मि अहं स्पर्धायां न आगच्छामि किन्तु भवतः अन्तरङ्गे भवान् सत्यं न वदन्नस्ति भवान् आल्रेडि स्पर्धायामेव अस्ति भवान् वदन्नस्ति अहं स्पर्धायां नास्मि इति किन्तु भवान् कुत्र अस्ति स्पर्धायामेव अस्ति तस्मात् भवतः सत्यं नास्ति तस्मात् भवान् कुत्र जीवनं कुर्वन्नस्ति तमो गुणे भवान् जीवनं कुर्वन्नस्ति तद् सत्त्वगुणे नास्ति तदेव सत्त्वगुणे जीवनं कर्तुं प्रयत्नं करोतु ततः किम् आगच्छति
भवान् सुखदुःखे वा लाभ पराजये वा अथवा लाभ अलाभे वा भवतः चिन्ता न भवति तादृशं भवान् भवति चेत् भवान् किं भवति निस्त्रैगुण्यः तादृशनिस्त्रैगुण्यः भवति चेत् भवान् भवतः अन्तरङ्गे विद्यमानजीवः इति यद् वदति आत्मा इति यद् वदति अथवा किं वदामि ईश्वरः इति यद् वदामः तस्मिन् भवान् भवितुं शक्नोति कथं तस्मिन् भवितुं शक्नोति इति वदति बहु वस्तुतः अस्माकं जीवः अस्ति खलु जीवः अथवा अस्माकम् आत्मा इति यदस्ति सः तु शुद्धः एव खलु यदा वयम् आत्मविषये चिन्तनं कुर्मः यदा तस्य चिन्तनेन सह वयं तस्य समीपं यदा आगच्छामः एषः जीवः आत्मविषयं प्राप्तुं बहु इच्छति इत्युक्ते तस्यैव स्वरूपम् एतत् खलु सत्यं तस्मात् तद् यदा पश्यति एतत् झटिति तत्र लयं प्राप्नोति तत्र एव सुखं प्राप्नोति तत्र एव समाधिः भवति किन्तु किमर्थम् इदानीं तत्र अस्माकं मनः नास्ति अथवा तत्र वयं न किमर्थम् आत्मा अनुभूतिः अथवा तत् सः आनन्दः सः शान्तिः किमर्थं नास्ति तन्मध्ये बहुविध आच्छादकानि सन्ति बहु कवर् आच्छादनं किं किं बहु कवर् सन्ति शरीरम् इति तदेव अहमिति चिन्तयामि मनः तदेव अहमिति चिन्तयामि मम गुणाः मम स्वभावाः एतदेव अहमिति चिन्तयामि तेन कारणेन यथार्थ अहं कः इति अहं न जानामि एतत् सर्वम् एतावदेव अहं वक्तुं शक्नोमि कारणं किमित्युक्ते इत्युक्ते मम अपि अनुभवः न एषः विषयः अनुभवविषयः गीता इत्युक्ते अतिसुन्दर अनुभवः एव भगवानेव वदति खलु भगवानेव एकैकवाक्यं वदति वयम् एवं चर्चां कुर्मः अहं न जानामि भाषास्तरे वा अथवा किं वदामि किञ्चित् तस्य चर्चास्तरे वयम् अग्रे अग्रे गच्छामः तत् विहाय मम मम बोधः अस्ति कारणम् अहं बोधयितुं न शक्नोमि कारणं मयि तत् नास्ति किन्तु यस्य कस्यापि तस्मिन् विषये प्रयत्नः भवति चेत् तस्मादेव वदति बहु जनाः सन्ति किल केचन जनाः सन्ति ते अधिकं किमपि न वदन्ति तेषां बोधनार्थम् अधिकं किमपि वक्तव्यं नास्ति तु वयम् अवगच्छामः वयम् इत्युक्ते यः यस्य यत् पात्रमस्ति तत् पात्रं तत् स्वीकर्तुं शक्नोति हम्म।
अस्माभिः किं कर्तुं शक्यते इति वदति तत् पात्रं शुद्धं कर्तुं शक्नोति किल इदानीम् उत्तमं दुग्धमस्ति तदपि मलिनपात्रे पतति चेत् किं भवति
मलिनं भवति दुग्धं किञ्चित् दुग्धस्य दोषः न दुग्धं तु सम्यक् एव आसीत् किन्तु पात्रं सम्यक् भवेत् खलु अस्माकं वयमेव पात्ररूपेण भवामः पात्रं वयं सर्वदा शुद्धं कुर्मः चेत् पात्रं यदा शुद्धं भवति तदानीं तत्र पतति एव तत्र आगच्छति एव कारणं पात्रं कदा शुद्धं कर्तुमेव मनुष्यः शक्नोति इदानीं किं करणीयं तदर्थं तदर्थमेव वदति सत्त्वगुणे जीवनम् उत्तमकार्याणि करोतु സത്വഗുണജീവനം കർത്തും പ്രയത്നം കരോതു സത്വഗുണജീവനമേവ ആത്മബുദ്ധിവന്ന സത്വഗുണജീവനമിത്യുക്തെ പാത്രതാം പ്രാപ്നുമः തസ്മിन् समये यदा പാത്രതാം പ്രാപ്നോതി സ്വയമേവ തത്ര ജ്ഞാനം ആഗച്ഛ കാരണം കിം ജ്ഞാനം തു അസ്തി തത്രയോ ബഹിസ്ഥാത് കുതശ്ചിദപി न आगच्छति किन्तु किं भवति तद् बहिरागत्य तत् स्फुरति तद् अनुभवाय योग्यं भवति तस्मादेव आत्मविषये चिन्तनमिति यद् वदति आत्मा एव एतदपि किल परमात्मा इति यद् वदति तस्य एक जीवात्मा एव एतदपि तस्य समीपं यदा गच्छामः वयं स्वीकुर्मः किन्तु समीपगमन अर्थं किं करणीयम् अस्मासु विद्यमान एकैक आच्छादनं अस्माभिः अज्ञानम् इति यद् एकैकम् एकैक आवरणं भवति निष्कासनीयं किल एकैक हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हिदं मुखं सत्यस्य मुखं पिहितमस्ति तत् उद्घाटनीयम् एकैकं कुत्र गत्वा अन्यस्य न अन्यस्य वयं कर्तुं न शक्नुमः स्वस्य एव स्वस्य एव अन्तरङ्गे विद्यमान एकैकं तद् उद्घाटयामः चेत् सम्यक् भवति इत्यर्थः कः समयः
पादोननववादनं वक्तव्यं किल बहु समयः अभूत् क्षम्यताम् त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् पुनर्मिलामः धन्यवादः